چئو ته ڏسو ته سهي ته جيڪڏهن الله اوهان تي قيامت جي ڏينهن توڻي هميشه ڏينهن قائم ڪري ته الله کان سواء ٻيو ڪهڙو معبود آهي جو اوهان وٽ رات آڻيندو جنهن ۾ اوهين آرام وٺو پوء اوهين نٿا ڏسو ڇا؟